بىسمىللەھىر رەھمانىر رەھىم ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك تېلېۋىزور كۆرگۈچىلەر ئىستىقلال كۈندىلىك خەۋەرلىرىمىزنى كۆرۈشۈڭلارنى قىزغىن قارشى ئالىمىز مەن ئابدۇللا يالقۇن پروگراممىمىزدا ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان ۋە دۇنيادا بولۇۋاتقان كۈن تەرتىپتىكى خەۋەرلەرنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنۇشقا تىرىشىمىز قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار ئېكرانىمىزدا بولسۇن خىتاي ئامېرىكىنىڭ بەش ئەمەلدارىغا جازا يۈرگۈزۈپ ئۆچ ئالدى خىتاي ئامېرىكىنىڭ ئالدىنقى ھەپتە بەش خوڭكوڭ ئەمەلدارىغا جازا يۈرگۈزگەنلىكىگە قارشى ئۆچ ئېلىش تەدبىرى قوللىنىپ ئامېرىكا سابىق سودا مىنىستىرى روس قاتارلىق بەش ئەمەلدارغا جازا يۈرگۈزىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى جاۋ لىجيەن پەيشەنبە كۈنىدىكى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئالدىنقى ھەپتە خوڭكوڭ ئاپتونومىيە قانۇنىغا ئاساسەن خوڭكوڭ ئالاقە ئىشخانىسىنىڭ بەش مۇئاۋىن مۇدىرىغا قويغان جازاسىغا قارشى ئۆچ ئېلىش خاراكتېرىنى ئالغان جازالاش تەدبىرىنى ئېلان قىلدى جاۋلىجيەن باياناتىدا خىتاي ئالدىنقى مەزگىللەردە تۈزۈپ چىققان چەت ئەلنىڭ جازاسىغا قارشى تۇرۇش قانۇنىغا ئاساسەن ئامېرىكىنىڭ سابىق سودا مىنىستىرى ۋىلبۇر روس ئامېرىكا پارلامېنتى ئامېرىكا خىتاي ئىقتىساد ۋە بىخەتەرلىك باھالاش كومىتېتىنىڭ رەئىسى كارولىن بارتولومېۋ ئامېرىكا پارلامېنتى مەمۇرىي ئورگىنى خىتاي ئىشلىرى ئىشخانىسىنىڭ سابىق مۇدىرى جوناتان ستىۋېرس ئامېرىكا خەلقئارا دېموكراتىيە جەمئىيىتىنىڭ ئەزاسى دويىن كېم ئامېرىكا خەلقئارا جۇمھۇرىيەت ئىنستىتۇتىنىڭ خوڭكوڭدىكى ۋەكىلى ئادام كىڭ قاتارلىق بەش ئەمەلدارغا جازا يۈرگۈزگەنلىكىنى ئېلان قىلغان جازالاش تەدبىرىگە ئاساسەن مەزكۇر ئەمەلدارلارنىڭ خوڭكوڭ ۋە ئاۋمېنغا كىرىشى چەكلىنىدىكەن بارلىق مال مۈلكى توڭلىتىلىدىكەن ھەمدە خىتاي پۇقرالىرى ۋە ئورگانلىرىنىڭ ئۇلار بىلەن سودا قىلىشى چەكلىنىدىكەن بىلدۈرۈلۈشىچە خوڭكوڭدىكى قانۇن كېڭىشى ئومۇمىي سايلىمىدىن بىر كۈن كېيىن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى خوڭكوڭ ئاپتونومىيە قانۇنىغا ئاساسەن پارلامېنتقا دوكلات سۇنغان دوكلاتتا خوڭكوڭ مەركىزىي ئالاقە ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى چېن دۇڭ قاتارلىق بەش ئەمەلدارنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنىپ ئۇلارنىڭ خوڭكوڭ ئاپتونومىيە قانۇنىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىقى ئۇلار بىلەن سودا ئالاقىسىدا بولغان پۇل مۇئامىلە ئورگانلىرىنىڭ جازالىنىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن مەلۇم بولۇشىچە ئۆتكەن يىلى يەتتىنچى ئايدا ئامېرىكىنىڭ سابىق پرېزىدېنتى دونالد ترامپ خوڭكوڭ ئاپتونومىيە قانۇنىنى ئىمزالىغان شۇنداقلا مەمۇرىي بۇيرۇق ئىمزالاپ خىتاينىڭ خوڭكوڭغا قاراتقان باستۇرۇش ھەرىكىتىگە چېتىشلىق ئەمەلدارلارنى جازالاش ئۈچۈن ئامېرىكا قانۇنىدىكى خوڭكوڭنىڭ ئالاھىدە ئورنىنى بىكار قىلغان خوڭكوڭ ئاپتونومىيە قانۇنىدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدىن پارلامېنتقا قەرەللىك ھالدا دوكلات يوللاش خىتاي ئەنگلىيە بىرلەشمە خىتابنامىسى ياكى خوڭكوڭ ئاساسىي قانۇنغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا ھەمكارلاشقان چەت ئەللىك خادىملار ۋە پۇل مۇئامىلە ئورگانلىرىنى جازالاش تەلەپ قىلىنغان رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ كۆرسىتىشىچە ئۆتكەن يىلدىن بېرى ئوتتۇز توققۇز كىشى خوڭ كوڭ ئاپتونومىيە قانۇنىغا ئاساسەن جازا تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن ئىگىلىنىشىچە ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىقى بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان بەش كىشى ۋە ئالاقىلىشىش ئىشخانىسىنىڭ باشقا ئىككى ئەمەلدارىغا جازا يۈرگۈزۈپ ئۇلارنىڭ ئامېرىكىدىكى مال مۈلۈكلىرىنى توڭلاتقان ۋە ئامېرىكىلىقلارنىڭ ئۇلار بىلەن سودا قىلىشىنى چەكلىگەنىدى بۇ قېتىم ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ مەزكۇر ئەمەلدارلارغا قاراتقان جازا قارارىنى قايتىدىن ئېلان قىلىشى خىتاينى قاتتىق بىئارام قىلغان ما شىڭرۈي مەكتەپلەردە سوتسىيالىزم تەربىيەسىنى كۈچەيتىش كېرەك ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ سېكرېتارلىقىغا يېڭىدىن تەيىنلەنگەن ما شىڭرۈي بىلەن مۇۋەققەت قورچاق رەئىس ئەركىن تۇنىياز بىرلىكتە قەشقەر ۋىلايىتىدىكى مەكتەپلەرنى زىيارەت قىلغان بولۇپ ئۇ ئاتالمىش سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشى ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى تەربىيەسىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن خىتاي تەشۋىقات ئورگىنى تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە ما شىڭرۈي يىگىرمە توققۇزىنچى ئوتتۇزىنچى دېكابىر كۈنلىرى قەشقەر ۋىلايىتى ۋە قىزىلسۇ ئوبلاستىدىكى بىر قىسىم جايلاردا خىزمەت تەكشۈرگەن بولۇپ قەشقەر ئۇنىۋېرسىتېتى ئاقتۇ ناھىيەلىك تېخنىك ئىشچىلار مەكتىپى كونا شەھەر ناھىيەسى توققۇزاق بازارلىق مەركىزىي باشلانغۇچ مەكتەپ قاتارلىق مەكتەپ ۋە ئورگانلارنى زىيارەت قىلغان ئۇ بۇ جەرياندا تېخىمۇ كۆپ ياشلارنى دېھقان چارۋىچىلارنى كەسپىي ماھارەت بىلەن تەربىيەلەش ئاساسىي مائارىپتا ئىدىيەۋى سىياسىي تەربىيە سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشى تەربىيەسىنى ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى تەربىيەسىنى كۈچەيتىش دېگەن سىياسىي ئىبارىلەرنى تەكىتلەپ خىتاينىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك جازا لاگېرى ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ داۋاملىق چىڭ تۇتۇلىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلغان خەۋەردە ما شىڭرۈي ئاقتۇ ناھىيەسىدىكى خىتايچە ئىسىم قويۇلغان كوئېنلۇن جيايۈەن يېڭى مەھەللىسىنى زىيارەت قىلغانلىقى مەزكۇر رايوندا ئاتالمىش نامراتلارنى باشقا جايغا كۆچۈرۈپ يۆلەش نامىدا كۆچۈرۈپ كېلىنگەن بىر مىڭ ئالتە يۈز ئاتمىش بەش ئائىلىلىك ئالتە مىڭ ئالتە يۈز قىرىق چارۋىچى بارلىقى تىلغا ئېلىنغان بىراق مەزكۇر ئائىلىلىكلەرنىڭ قەيەردىن سۈرگۈن قىلىنغانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان ما شىڭرۈي بۇ قېتىملىق زىيارەتلىرىدە ئوخشىمىغان ساھەلەردە خىتاي سىياسىتىگە ئاساسەن ئىجرا قىلىنىۋاتقان خىزمەتلەرنى تەكشۈرگەن بولۇپ ئۇ چېن چۈەنگو دەۋرىدىكى تۈرلۈك ناملار ئاستىدا ئىجرا قىلىنىۋاتقان باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەن ۋە بۇنىڭدىن كېيىنمۇ داۋاملىق ئىجرا قىلىنىشىنى تەكىتلىگەن خىتاي رېژىمىنىڭ چېن چۈەنگونىڭ ئورنىغا ما شىڭرۈينى تۇيۇقسىز ئالماشتۇرۇشى خەلقئارا جەمئىيەتتە دىققەت قوزغىغان بولۇپ نوپۇزلۇق تاراتقۇلاردا كۆپلەپ خەۋەر قىلىندى

سانلىق مەلۇمات ئانالىز قىلىش قورالى ئارقىلىق تور دۇنياسىدىكى قارشى پىكىرلەرنى باستۇرۇشنى كۈچەيتكەنلىكىنى ئاشكارىلىدى ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە ئامېرىكا ئاخبارات ئورگىنى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى خىتاينىڭ نەچچە يۈزلىگەن خېرىدار چاقىرىش ھۆججىتى توختام ۋە شىركەت ھۆججەتلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە ئانالىز قىلىش ئارقىلىق خىتاينىڭ ئىنتېرنېتتىكى سەزگۈر سىياسىي ئۇچۇرلارنى بايقاش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان جامائەت پىكرىنى ئانالىز قىلىش يۇمشاق دېتالىنى قوللىنىپ تىۋىتېر ۋە فېيسبوكقا ئوخشاش خىتاي سىرتىدىكى ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىنى نازارەت قىلغانلىقىنى مەقسىتىنىڭ بولسا چەت ئەلدىكى نىشانلىرىنىڭ ئۇچۇرىنى توپلاش ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلغان ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە دېيىلىشىچە خىتاي يۇمشاق دېتاللار ئارقىلىق سانلىق مەلۇمات توپلاپلا قالماي تېخىمۇ مۇرەككەپ تۈرلەرگە مەبلەغ سالغان خىتاي كومپارتىيىسى كونتروللۇقىدىكى بىر تاراتقۇ ئورگىنى ئۈچ يۈز يىگىرمە مىڭ دوللار سەرپ قىلىنىپ ياسالغان يۇمشاق دېتالنى ئىشلىتىپ تىۋىتېر فېيسبوكتىكى ئۇچۇرلارنى چوڭقۇرلاپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق چەت ئەللىك ژورنالىستلار ۋە ئاكادېمىكلارنىڭ سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى قۇرۇپ چىققان چەت ئەللىك خادىملارنى ئانالىز قىلىش سۇپىسى ناملىق مەزكۇر مەلۇمات ئامبىرى مەخسۇس تىۋىتېر فېيسبوك ۋە يۇتۇپ قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىنى ئانالىز قىلىدىكەن خىتاي بۇ تۈر ئارقىلىق غەربنىڭ داڭلىق مۇخبىرلىرىنىڭ سىياسەت سودا ۋە ئاخبارات ساھەسىدىكى تونۇلغان شەخسلەرنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئېرىشىشكە ئۇرۇنغان خىتاي يەنە ئۇچۇر يىغىش قوراللىرىنى ئىشلىتىپ خوڭ كوڭ ۋە شەرقىي تۈركىستاندا قوللىنىلىۋاتقان ھەر خىل تىللارنى كۆزىتىپ ئانالىز قىلىدىكەن ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلىنىڭ بېشىدىن تارتىپ ئىزچىل داۋاملاشقان ئۇنىڭدىن باشقا نيۇ يورك ۋاقىت گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە خىتاي دائىرىلىرى مۇرەككەپ سانلىق مەلۇمات تەكشۈرۈش يۇمشاق دېتالى ئارقىلىق چەت ئەلدىكى ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىنى كۆزىتىپ خىتاينى تەنقىد قىلغان خىتاي ئوقۇغۇچىلار ۋە چەت ئەللىكلەرنى نىشانلىغان ۋە ئۇلارنى جىمىقتۇرۇشقا ئۇرۇنغان نيۇ يورك ۋاقىت گېزىتى خىتاينىڭ تۈرلۈك قانۇنىي ھۆججەتلىرىنى كۆزدىن كەچۈرگەندىن باشقا خىتاي رېژىمىنىڭ بېسىمىغا ئۇچرىغان بىر قىسىم كىشىلەرنى زىيارەت قىلغان ئۇلارنىڭ ئاشكارىلىشىچە خىتاي بىخەتەرلىك ئىدارىسى بۇ كىشىلەرنى ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئىلغار تەكشۈرۈش يۇمشاق دېتالى ئاممىۋى خاتىرىلەر ۋە سانلىق مەلۇمات ئامبىرىدىن پايدىلانغان شۇ ئارقىلىق ئۇلارنىڭ شەخسىي ئۇچۇرلىرى ۋە خەلقئارا ئىجتىمائىي ئالاقە ئۇچۇرلىرىنى تاپقان خىتاينىڭ بۇ ھەرىكەتلىرى چەت ئەلدە ياشاۋاتقان خىتاي پۇقرالىرىدىن سىرت چەت ئەللىكلەرگىمۇ قارىتىلغان بىر قىسىم شەخسلەرنىڭ ئاشكارىلىشىچە خىتاي تېخنىك شىركەتلىرى سايلام تىزىملىكى شوپۇرلۇق كىنىشكىسى ۋە خاككېرلار تەمىنلىگەن سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى ئىشلىتىپ سەزگۈر ئۇچۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يازمىلارنىڭ ئارقىسىدىكى شەخسلەرنى ئۇلارنىڭ ئادرېسىنى ھەتتا دوستلىرىنىڭ ئۇچۇرلىرىنى تەكشۈرۈپ چىقالايدىكەن خەۋەردە قەيت قىلىنىشچە خىتاينىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ساقچىلارمۇ تېخنىكا شىركەتلىرى ۋە تور تېخنىكا خادىملىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ چەت ئەلدىكى پىكىر ئىگىلىرىنىڭ ئۇچۇرلىرىنى تەكشۈرمەكتىكەن يېقىندا شاڭخەي ساقچىلىرىنىڭ يۇقىرى مائاش بىلەن چەت ئەلدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىنىڭ يالغان ھېسابلىرىنى تەمىنلەيدىغان تېخنىكا شىركەتلىرىدىن خېرىدار چاقىرغانلىقى ئاشكارىلانغانىدى

ئالىي ۋە كەسپىي مائارىپ مىنىستىرلىقى ئوقۇغۇچىلارنىڭ كىيىم كېچەكلىرىگە ھېچقانداق چەكلىمە قويمىدى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەركىنلىك بىزنىڭ مۇھىم ئىشىمىز بولۇپ بۇنىڭغا ھۆرمەت قىلىمىز دېگەن باياناتچى ئامىرقۇلوف ھەر بىر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئوقۇغۇچىلارنىڭ كىيىنىشىگە مۇناسىۋەتلىك قائىدىلەرنى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەركىنلىك پرىنسىپلىرىغا ئاساسەن ئۆزى بەلگىلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋە ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ ئوقۇغۇچىلارغا ياغلىق ياكى ئۇزۇن كىيىم توغرىسىدا ھېچقانداق بېسىم ۋە چەكلىمە قويمىغانلىقىنى ئوقۇغۇچىلارنىڭ بۇ جەھەتتىن ئەركىن ئىكەنلىكىنى ئىلاۋە قىلغان. ئۇ يەنە بۇ خىل خەۋەرلەرنىڭ دۆلەتنىڭ ئوبرازىغا داغ تەگكۈزۈش مەقسىتىدە ئويدۇرۇلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. جەنۇبىي كورېيە بىلەن ئامېرىكا كېلىشتى. جەنۇبىي كورېيە بىلەن ئامېرىكا كورېيە ئۇرۇشىنى رەسمىي ئاخىرلاشتۇرۇش خىتابنامىسى لايىھەسى مەسىلىسىدە بىردەكلىك ھاسىل قىلدى.

ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى ۋە كورىيە يېرىم ئارىلىدا تۇرۇشلۇق ھەربىي كۈچلەرنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش ھەققىدىكى ئەمەلىي پوزىتسىيەنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە شىمالىي كورىيە بىلەن داۋاملىق ئالاقە ئورنىتىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن جەنۇبىي كورىيە پرېزىدېنتى مون جائىن ئون ئۈچىنچى دېكابىر ئامېرىكا خىتاي ۋە شىمالىي كورىيەنىڭ كورىيە ئۇرۇشىنى رەسمىي ئاخىرلاشتۇرۇش مەسىلىسىدە پرىنسىپ جەھەتتىن پۈتۈشكەنلىكىنى بىلدۈرگەنىدى شىمالىي كورىيە مۇئاۋىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى رى تايسۇڭ بولسا سېنتەبىردىكى باياناتىدا ئامېرىكا دۈشمەنلىك سىياسىتىنى ئاخىرلاشتۇرمىغان تەقدىردە پيۇڭياڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇرۇشنى رەسمىي ئاخىرلاشتۇرۇش تەشەببۇسىنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغانىدى خىتاي نىكاراگۇئادىكى باش ئەلچىخانىسىنى قايتىدىن ئاچتى ئوتتۇرا ئامېرىكا دۆلىتى نىكاراگۇئا تەيۋەن بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئۈزگەندىن كېيىن خىتاي بۇ دۆلەتتە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلدىن بۇيان تاقاق ھالەتتە تۇرۇۋاتقان باش ئەلچىخانىسىنى قايتىدىن ئاچتى تۈركىيە ئاۋازى رادىيوسى خەۋىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە نىكاراگۇئا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى دېنىس مونكادا خىتاي بىلەن نىكاراگۇئانىڭ ئىدېئولوگىيەلىك يېقىنلىقى بارلىقىنى بىلدۈرۈپ خىتاي ۋىرۇسى يۇقۇمىغا قارشى بىر مىليون قۇتا ۋاكسىنا ئىئانە قىلغانلىقى ئۈچۈن خىتايغا رەھمەت ئېيتقان نىكاراگۇئانىڭ ھازىرقى پرېزىدېنتى دانىئېل ئورتېگا بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرغان ئەمما بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلدىكى سايلامدا غەلبە قىلغان ۋىئولېتا چاموررو ھۆكۈمىتى تەيۋەننى ئېتىراپ قىلغانىدى نىكاراگۇئا ھۆكۈمىتى تەيۋەننىڭ باش ئەلچىخانا ئىشخانىلىرىنى مۇسادىرە قىلغان بولۇپ تەيۋەنلىك دىپلوماتلارغا دۆلەتتىن ئايرىلىشى ئۈچۈن پەقەت ئىككى ھەپتە مۆھلەت بەرگەن خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ۋە دىپلوماتىك بېسىمىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ تەيۋەننىڭ دۆلەتلىك سالاھىيىتىنى ئېتىراپ قىلغان بىر نەچچە دۆلەت تاشقى سىياسىتىنى ئۆزگەرتىشكە مەجبۇر بولماقتا ھۆرمەتلىك تېلېۋىزور كۆرگۈچىلەر، شۇنداق قىلىپ بۈگۈنكى خەۋەرلىرىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. ئىنشائاللا ئەتىكى خەۋىرىمىزدە كۆرۈشكىچە سىلەرنى جانابى ئاللاغا تاپشۇرىمىز. شۇنداقلا پروگرامما ئاخىرىدا ئېكران ئارقىسىدىكى بارلىق خىزمەتداشلىرىمغا كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن. ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇللا.